جيڪا تمام اهم آهي وچ ۾ آهي سورت جي سينٽرل معنيٰ هن جي هي آهي هن کان اڳ ۾ ڏوهه گناهه جيڪي بدڪاري جا جيڪي تهمت جا جيڪي افڪ جا انهن جو ذڪر ٿيو ان کان پوء وري ڪيئن پريوينشن ڪجي ڪو مطلب ته هڪڙي سوسائٽي آهي هڪڙي خراب اڳ ۾ ئي آهي هاڻي ان جو فورن توهان ڊاڪٽر وٽ کڻي ٿا وڃو ڪنهن مريض کي هن کي اڳ ۾ ئي ڪو مرض آهي هاڻ ان ۾ ڦٿڪي سٿڪي پيو هي ٿيو هو ٿيو ٿئي پيو هاڻي ان کي پريوينشن جي ڳالهه پهرين ڪونه ڪبي پهرين يڪدم ان کي ڊاڪٽر جيڪو آهي پاڻ وارو پاڪستاني ان کي پندرهن ويهه سيون هڻندس توهان کي چوندو وار وار ڪي هيء متان هجيس هيء متان هجيس هيء متان هجيس بيماري سڀ ان جون ان کي اينٽي ڊوٽ ڇا چئبو آهي ان کي ڏئيس وئي ۽ پنهنجو ان کي ڪندو کڙو تڙو ان کان پوء چوندو هاڻي اڳتي توکي پريوينشن جو ڏس ٿا ڏيون ته اها جيڪا بيماري توکي فلاڻي هئي هاڻي اها بيماري جيڪا آهي سا هيئن لهندي هيئن لهندي هيئن هيئن ڪونه ٿيندي هيئن ڪونه اڀرندي ڪيئن نه اسرندي ان ڪري هاڻي پريوينشن هاڻي پهرين ته جيڪو ماڻهو صحت مند آهي ته هو ڪنهن ڊاڪٽر وٽ وڃي ٿو حڪيم وٽ وڃي ٿو ان کي چئي ٿو ته سائين پنهنجو هي مون کي ڏس متان تپاس آئون هلان ڦران پيو مون کي ڪا تڪليف بظاهر ته ڪونهي

يا ٿيڻ جو امڪان هجي ته پوء پريوينشن جو ڏس ڏيندا. هاڻي جيڪي سوسائٽي ۾ صحتمند سوسائٽي آهي ته ان کي پريوينشن جي ڳالهه ڪبي پهرين. پر هڪڙو ماڻهو بيمار اڳ ۾ ئي مريض آهي ته ان کي پهرين ته ان جو بيماري اها لاهڻ جي علاج ڪبو ان کان پوء ان کي پريوينشن هاڻي انهي ڪري ڏٺو اٿون پهرين ته سورت نور شروع ٿي پنهنجو پهرين ته سخت علاج هن جو بدڪاري جو زنا زناڪاري جو يا تهمت جو يا افڪ جو انهن جو سڄا سزائون جيڪي آهن يا ان جو ان منجهان ڪيئن نڪرجي ان جي ڳالهه سڄي ٿي وئي لعان وغيره سڀئي ڳالهيون ٿيون هاڻي پوء پريوينشن جي ڳالهه ڪيائين ته پنهنجو گهرن ۾ نه گهڙو پنهنجي مائٽن مٽن جي بنا اجازت جي ۽ پنهنجو غض بصر ڪيو پنهنجو نگاهون هيٺ رکو پنهنجي فروجن جي حفاظت ڪريو عفت عصمت جو خيال ڪريو پنهنجي جيڪي شادي شده ناهن ماڻهو ان جي توهان شادي ڪرائي وٺو پنهنجو رنڙون هجن يا پنهنجو مطلقه هجن طلاق ڏنل هجن يا پنهنجو اڃا پرڻيل نه هجن ڪنوارا هجن ڪنواريون هجن مرد ٻنهي جو سڀني جو جو جيڪو ڪري وٺو هاڻي اهي سڀئي پريوينشن جا ڏس ٿيا هاڻي آئي آيت جيڪا اصل نور جي جيڪا وچ ۾ آيت ته معنيٰ هي هدايت الله تعاليٰ جنهن کي ڏئي ٿو اهو قبول ڪري ٿو جنهن کي ڏيندو ۽ جنهن کي نٿو ڏئي ان اهو قبول ڪونه ٿو ڪري هاڻي اتي هي آيت ٿي، ان کان پوء وري الله تعاليٰ ان کان پوء جيڪي آيتون اينديون پنجٽيهه، ڇٽيهه، ستٽيهه، اٺٽيهه آيتون انهيء سان واسطو ٿيون رکن پنهنجي مؤمن ماڻهو سان ۽ وري اڻيتاليهه ۽ چاليهه آيت جيڪي ڪافر سان ان کان پوء ايڪيتاليهه کان وٺي اڳتي چوئيتاليهه پنجتاليهه تائين هي آيتون آيون ته الله تعالي جي هيء قدرت ته آهي هي تون ڏسو ڪونه ٿا هي ڏسو ڪونه ٿا هي ڏسو ڪونه ٿا هن کي مطلب ته هدايت ڏئي ٿو جنهن کي وڻيس تنهن کي ڏئي ٿو هي ٿو ڪري هو ٿو ڪري مطلب ته اهو اهڙي نموني سان هلي پئي ڳالهه هاڻ وري اسان وٺون ٿا هن جي آيت ڪئي ڪئي ٿون پنجٽيهه نمبر آيت جي نور السماوات والارض پهرين ڪجهه ڳالهه ڪئي ٿون پر هاڻ وري ٻيهر ٿا ڪريون جو مونکي

ڇا ٿو ڪري جو بجاء وڏن ڊگهن بحثن جي هن تفسير ۾ نقطو، نقطو، نقطو، نقطو هر هڪ ڳالهه جو، هر هڪ لفظ منجهه ۽ ٻڌائي ٿو ته اهو قول فلاڻي جو آهي، اهو قول فلاڻي جو آهي، اهو قول فلاڻي جو آهي. انهيء ڪري هي ماڻهو جيڪو آهي سو چار سؤ پنجاهه هجري ۾ وفات ڪري ويو آهي، يعني چار سؤ پنجاهه. هي پنهنجي حضرت غزالي رحمة الله عليه کان اڳ جو آهي يا مطلب ته ڪهڙي نموني سان ۽ پنهنجو حضرت خواجه عبدالله انصاري جي زماني جو آهي پر هاڻي هو ڪٿي ٿيا هو ڪٿي ٿيا پري پري هئا هڪ ٻئي کان هن جو هڪ ٻئي تي اثر ڪونهي هي ڄائو آهي پنهنجو نو سو ٻاهتر عيسوي ۾ بصري منجهه ۽ ڏهه سو اٺونجاهه پنهنجي عيسوي يا چار سو پنجاهه هجريء ۾ جنهن وفات ڪئي آهي ۽ هن جا ٻيا به گهڻا ڪتاب آهن پر تمام مطلب ته هڪڙو علم وارو ماڻهو الماوردي ماوردي جي معنيٰ آهي پنهنجو ما ما معنيٰ پاڻي ورد معنيٰ گلاب جو گلاب جو پاڻي گلاب جو پاڻي جيڪي جلاب ٺاهيندا هئا گلاب گلاب جا مطلب ڇا پاڻي ڪڍندا هئا گلاب جو اهو ماورد چئبو هو هن کي ماورد

پنجٽيهين نمبر آيت، نور السماوات والارض، الله نور السماوات الله جيڪو آهي آسمان زمين جو نور آهي ته هاڻي ان جي ڳالهه قوله تعالٰي الله نور السماوات والارض فيه اربعة اقاويل چئي ٿو هن ۾ چار قول آهن ان مان پهريون قول جيڪو آهي سو چئي ٿو ته معناه الله هادي السماوات والارض هن جي معنيٰ اها آهي ته الله هادي آهي هدايت ڪرڻ وارو آهي آسمانن زمينن کي ۽ اهو قول جيڪو آهي سو ابن عباس رضي الله تعالٰي عنه جو ۽ انس بن مالڪ رضي الله تعالٰي عنه جو اهو قول هتي درج ڪيو اٿس ها ٻيو چئي ٿو ته ٻيو الله مدبر السماوات والارض الله جيڪو آهي تدبر ٿو ڪري مدبر آهي آسمان زمينن جو مجاهد رحمت الله عليه جو قول آهي مجاهد تابعين منجهان آهي الثالث الله ضياء السماوات والارض ٽي ٽيون نمبر ڳالهه اها آهي ته الله روشني آهي، ضياء آهي، سوجهرو آهي، آسمانن جو ۽ زمين جو ضياء آهي. هاڻي پنهنجو قاله ابي بن ڪعب يا ابي بن ڪعب چيو آهي ڪنهن چيو آهي. چوٿون نمبر جيڪو چئي ٿو قول آهي ته المنور السماوات والارض الله جيڪو آهي سو منور آهي روشن ڪرڻ وارو آهي منور پاڻ نالو رکندا آهن. هڪڙو ته نور آهي پاڻ پر ٻيو وري منور ڪرڻ وارو، سوجهرو ڪرڻ وارو، ڪنهن شيء کي روشن ڪرڻ وارو، منور ڪرڻ وارو. هاڻي اهي فعليٰ هٰذا فبما نورهما به ثلاثة اقوال پوء چئي ٿو هاڻي ان نور انهن جو جيڪو آهي ان ۾ ٽي قول آهن. ٽي قول آهن ان ۾ ڪهڙا؟ پهريون احدها الله نور السماوات بالملائڪة.

نور آهي سو انبياء عليهم السلام آهن هڪڙو قول اهو ٻيو قول اهو ته انه نور السماوات بالهيبت و نور الارض بالقدرت الله تعاليٰ جو جيڪو نور آهي آسمانن ۾ سو سندس هيبت جيڪا سندس پنهنجو آ جيڪو چئبو آ هاڻي ڏسو ڪهڙو لفظ استعمال ڪيو آهي آمريڪا وارن پنهنجو آ ۽ فيئر پنهنجو جڏهن بغداد تي حملو ڪيائون بغداد جي بمباري ڪيائون ٻه هزار ٽي ۾ تنهن وقت چين آ ٿا ڪيون آ معنيٰ هيبت الله تعاليٰ جي هيبت هاڻي هي الله تعاليٰ جهڙو ٿا پاڻ کي سمجهن ته هن جي هيبت جيڪا آسمانن ۾ زمين ۾ هئي اها ۽ نور الارض بالقدرت ڌرتي جو جيڪو روشني آهي سا سندس قدرت سان آهي ٽيون قول اهو آهي ته نورهما انهن جو نور ٻنهي جو، آسمان ۽ زمين جو، بشمسها وقمرها ونجومها انهن جو ان جي سج سان ۽ ان جي چنڊ سان ۽ ان جي ستارن سان اهو قول پنهنجو نور آهي روشني آهي جيڪا

ته مثل نور الله قاله ابن عباس، مثل نوره معنيٰ مثل نور الله الله جو نور جو مثال ائين آهي. هاڻ اهو ته ابن عباس ٿو چوي. ۽ ان کان پوء ٻيو نمبر ته مثل نوره معنيٰ مثل نور محمد صلي الله عليه وسلم قاله ابن شجره ابن شجره چوي ٿو ته اهو مثل نوره معنيٰ مثل نور محمد صلّي اللّٰه عليه وسلّم محمد صلّي اللّٰه عليه وسلّم جي نور جو مثال ائين آهي جيئن هيئن چي هيئن هيئن ها ٻيو ٽيون قول جيڪو آهي سو چئي ٿو مثل نور المؤمن ڪو به مؤمن جيڪو آهي انهي جي نور جو مثال ائين آهي جيئن هي جارو هجي جيئن پنهنجو جاري ۾ چراغ هجي چراغ ۾ چراغ جيڪو آهي سو پنهنجي شيشي ۾ اندر هجي وري انهي منجهه تيل هجي تيل جيڪو آهي سو زيتون جي وڻ جو هجي، زيتون وڻ جيڪو مبارڪ هجي، مبارڪ اهڙو هجي جو پنهنجو نه ڪو اولهه جو نه ڪو اوڀر جو هجي ۽ اهڙو سهڻو هجي رخ ۾ ڏسڻ جو ئي جو جهڙو ڄڻ باهه لڳڻ کان سواء ئي ٻري ٿو وڃي هليو معنيٰ ڪاوو به جيڪو آهي سو به رو تمام سهڻو آهي ۽ تيل به تمام سهڻو آهي ۽ ان کان سواء پوء خود چراغ آهي جيڪو ٻري ٿو هاڻ اهو ٿيو وڃي اهي قول. هاڻ اهو ورائي ٿا پڙهون اهو مثل نوره نور جو سندس نور جو مثال ائين آهي جيئن ته ان ۾ سندس معنيٰ الله جو نور جو يا سندس نور جو معنيٰ ته نور محمد صلي الله عليه وسلم جو يا ٽيون نمبر مثل نور المومن جي نور جو مثال ائين آهي يا چوٿون مثل نور القرآن قرآن جي نور جو مثال ائين آهي جيئن ته اهي چار ٿيا قول اهو فمن قال مثل نور المومن پوء هاڻي جيڪي ماڻهو چون ٿا ته ان ۾ ڳالهه مومن جي نور جي آهي ته اهو ان جي معنيٰ آهي ته في قلب نفسه هن جي قلب ۾ هن جي هن جي اندر ۾ جيڪا نفس ۾ جيڪا جيڪو قلب آهي ان جو نور ائين آهي. من قال، جيڪي چون ٿا مثل نور محمد، محمد صلي الله عليه وسلم جي نور جو مثال ته جيڪي سمجهن ٿا، اهي چون ٿا ته يعني في قلب المؤمن، يعني مؤمن جي قلب ۾ جيڪو محمد صلي الله عليه وسلم جو نور آهي، ان جو مثال ائين آهي، جيئن جاري ۾ هجي پنهنجو ڏيئو ۽ ڏيئو جيڪو آهي سو هجي شيشي ۾ ۽ شيشو جيڪو آهي سو هجي ههڙو سهڻو جو ڪوڪب دري مطلب ته اهو ته مثل نور محمد صلي الله عليه وسلم ۽ جيڪي چوندا آهن من قال نور القرآن قرآن جو نور جي ڳالهه ٿا ڪن چي چون يعني في قلب نور نور جو قرآن قرآن جو نور محمد صلي الله عليه وسلم جي قلب ۾ ان جي دل منجهه اهو به چوندا ومن قال نور الله جيڪي وري چوندا ته الله جو نور ته ان ۾ ٻه قول آهن پهريون قول اهو ته في قلب محمد الله تعالي جو نور محمد صلي الله عليه وسلم جي قلب منجه يا چون ٿا ته الله تعالي جو نور في قلب المؤمن مؤمن جي قلب ۾ نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جي انبياء جي پنهنجي اولياء جي بزرگن جي ۽ مؤمنن جي قلب ۾ جيڪو نور الله هاڻي اچي ٿو ڪمشڪات فيها مصباح جو مثال ائين آهي جيئن جارو ان ۾ جاري ۾ هجي چراغ

چراغ معنيٰ ڏيئو ۽ ٻيو ٻيو قول جيڪو آيو آهي مشڪات معنيٰ قنديل آهي قنديل معنيٰ هو ليمپ جيڪو ٺاهبو آهي هڪڙو شهرن ۾ اڳ ۾ هوندا هئا هاڻي ته آهن الاء ڪونه جنهن منجهه پوء اندر وري وجهبو هو پنهنجو چراغ وجهبو هو جو ٺهيل هوندو هو هڪڙو

انبوب وانگر انبوب الاء ڇا آهي ان هو مصباح الضوء ان جي روشني جيڪا آهي ڏيئي جي هو ان جو مثال هاڻ اهو قال ابن عباس رضي الله تعالٰي عنهما ائين چيو آهي هن کان پوء چوٿون قول جيڪو آهي سو مشڪات الحديد

ڏيئو جيڪو آهي سو قنديل آهي. وهذا مروي عن مجاهد ايضا مجاهد به ائين چيو آهي. الخامس ان المشڪات صدر المومن مشڪات جيڪو جارو جارو جيڪو آهي سو مومن جو سينو آهي يا اندر جنهن منجهه جيڪو آهي سو چراغ آهي معنيٰ دل آهي اهو مصباح القرآن الذي فيه

۽ پنهنجو شيشو جيڪو آهي سو سندس قلب آهي، زجاج ڪائو جيڪو آهي جنهن ۾ جو ڏيئو پيل آهي سو وري ڄڻ قلب آهي مؤمن جو. ابي بن ڪعب ائين چيو آهي. قال الڪلبي، ڪلبي ٿو چوي ته مشڪات لفظ حبشي معرب آهي، حبشي ٻولي جو آهي، ايٿيوپين ٻولي جو آهي ۽ انهي کي عربي بنايو اٿن. ۽ مصباح في زجاجة فيه قولان، مصباح ڏيئو جيڪو آهي پنهنجي ڪائي ۾، ته ان جي مٿي ٻه قول آهن. ڏيئو آهي ڪائي ۾ يا روشني ۾، يعني ان ۾ شيشي ۾. پهريون قول اهو آهي ته يعني ان نار المصباح في زجاجة، يعني باهه جيڪا آهي ان جي جيڪا ڇا چئبو آهي لاٽ جيڪا آهي يا ڇا چراغ جي اها ڏيئي ۾ ان ۾ آهي ڪائي ۾ آهي اندر. زجاجة القنديل جيڪا قنديل ۾ قنديل جي جيڪو آهي ڪائو انهي منجهه پيل آهي ڄڻ روشني واري باهه لانه فيها اضوء انهي منجهه ان جي روشني اچي ٿي سوجهرو اچي ٿو ان مان وهو قول الاڪثرين گهڻن جو قول اهو ئي آهي ۽ ٻيو معني ٻي ٻيو قول اهو آهي ته ان المصباح القرآن والايمان مصباح جيڪو آهي ڏيئو جيڪو آهي سو قرآن آهي ۽ ايمان آهي

جنهن جو نالو نه ورتو آهي مطلب ته جيڪي روشن ستارا آهن ان منجهان ڪو به ٿي سگهي ٿو ان جو نالو معين نه ڪيو ويو آهي وقول الاڪثرين گهڻن جو قول اهو آهي واما دري دري چمڪندڙ ففيه اربع قراءات چار قراتون هاڻي هاڻي قرات وڌيڪ اسان کي اچي ڪون ٿي جنهن کي ان کي ڪون ٿا پڙهون پوء هاڻي ان جي معنائون وري ڪڏهن ته مختلف سڀئي مختلف آهن اهي عالم وڌيڪ ڄاڻندا اسان ڄٽ ماڻهو پنهنجو هاڻ هلون ٿا چوٿون قول جيڪو آهي بالڪسر و ترڪ الهمز زبر زير پيش جا گهڻا فرق آهن ان ۾ اهي سڀئي ٻڌايا اٿس ماوردي رحمت الله عليه ٻين ٻيا به علما ٻڌائين ٿا ته زبر سان آهن معنيٰ هيء زير سان معنيٰ هيء فلاڻي هيء معنيٰ اهي مختلف معنيٰ ڪن ٿا هاڻ اسان هلون اڳتي ته يوقد من شجرتن مبارڪتن

۽ ٻيو قول جيڪو آهي اهو آهي انه صفت لضياء المصباح الذي ضربه الله مثلا يعني ان المصباح يشعل من دهن شجرة زيتون معني اهو زيتون جي تيل منجهان جيڪو آهي سو ٻري ٿو ان جي معني ٻين وري اها ڪئي آهي هاڻي هلون ٿا اڳتي مبارڪتن جي معنيٰ هن ۾ ٻه ٻه قول آهن احدهما لان الله بارڪ في زيتون الشام فهو ابرڪ من غيره شام جو زيتون، زيتون هو جيڪو آليو جنهن کي ٿو چئجي والتين والزيتون جو زيتون جيڪو آهي سو شام جو خاص خصوصا سيريا جو جيڪو آهي جو ان اهو وڌيڪ برڪت وارو آهي ٻين آليوز کان آليو اسان وٽ به ٿين ٿا هتي شايد اسان جو وڻ به آهي ڪڏهن ڪڏهن پٽي به نڪرندا آهن پاڻ تمام وڏو وڻ آهي پر هن ۾ ٿورا ٿا ٿين اهو برڪت وارو شام جو وڌيڪ جي برڪت وارو آهي هاڻ اهو جيڪو هڪڙو قول آهي ۽ ٻيو قول اهو آهي ته لان زيتون يورق غصنه من اوله الي آخره وليس له في الشجر

وحڪي عن عڪرمه ابن شجره چيو آهي حڪايت عڪرمه جي ڪئي آهي جيڪو غلام هو پنهنجي ابن عباس جو اهو اهو چئي ٿو ته اهو اهو وڻ اهڙو آهي جو ائين ڪونه ٿو رڳو مغرب جو هجي ۽ مشرق جو نه هجي ۽ جيڪو مشرق جو هجي يا مغرب جو نه هجي پر هي ڄڻ ٻنهي جهتن سان واسطو، ٻنهي طرفن سان، ٻنهي پاسن سان، ڏسين سان هن جو واسطو آهي، جو هڪڙي ڏس سان هوندو ته معنيٰ هڪڙي پاسي ٿي ويو هليو، پر هن جو ٻنهي تي و، ڇو جو اهو جيڪڏهن هڪڙي ڏس جو رڳو هن تي روشني پوي ته اهو اضعف وڌيڪ ضعيف ٿيندو ۽ هي هي جيڪو آهي اهڙو آهي جو ٻنهي پاسن کان هن کي روشني ملي ٿي معنيٰ هڪڙو سڌي سنئين ميدان ۾ آهي جو ٻنهي کان هن کي روشني ملي ٿي. ومنه قولهم،

ته هن تي رڳو سڄو وقت پئي روشني پوندي ۽ انڌورو هن تي ايندو ڪونه ڪو ته انهيء ڪري هو وڌيڪ مطلب ته سٺو ڪونه ٿيندو پر نه ڪو وري هيٺ صفا واديء ۾ هجي جنهن ۾ روشني پوي ئي ڪونه ڪا ته پوء انهيء ڪري ان ان ۾ روشني گهٽ پوندي ته انهيء ڪري هي ڄڻ اهڙي جڳهه تي آهي جو نه ڪا وادي آهي صفا ٽپ هيٺ نه ڪو مٿي جبل جي چوٽي آهي اهڙي ميدان تي آهي جتي ٻنهي پاسن کان روشني ملي ٿي ۽ پنهنجو انڌيرو به ملي ٿو.

جو هن تان سج جي روشني جيڪا آهي سا ڍڪجي وڃي هلي، جو غرب جي لهڻ جي وقت ۽ نه ڪو اهو غربي اولهه ۾ آهي جو هن تان سج جي روشني ڍڪيل هجي اڀرڻ جي وقت پر هي اهڙي نموني سان آهي، هي بارزة للشمس من وقت طلوع الي وقت غروب

ولا اذا غربت وذلڪ اضوء لزيتها قاله عطيه عطيه مفسر آهي اهو چئي ٿو ته اهو وچ وڻ تي آهي انها وسط شجرة لا تنالها الشمس اذا طلعت جنهن وقت اڀري ٿو ان وقت ڄڻ اهو ڍڪيل ڪونهي ڪو ۽ نڪو جنهن وقت لهي ٿو ان وقت ڍڪيل آهي ان ڪري اهو وڌيڪ روشن آهي ان جو تيل جيڪو آهي سو وڌيڪ روشن ٿو ٿئي هاڻي اهي سڀ ڳالهيون چوٿون نمبر هاڻي قول جيڪو ان منجهه

قال حسن بن بصري رحمة الله عليه چئي ٿو ته اهو هن دنيا جو وڻ نه آهي، جو ڇو جو هن دنيا جو وڻ هوندو ته پنهنجو اوڀر ۾ هوندو يا اولهه ۾ هوندو ڪٿي نه ڪٿي هوندو پر هو ڄڻ آخرت جو وڻ آهي يا آسمان جو وڻ آهي يا رب تعاليٰ جي جنهن پاسي جو اهو جنت جو وڻ آهي هي من شجرة الجنة اهو جنت جو وڻ آهي.

ڇو ته ايمان جيڪو آهي سو نه ڪو سخت سختي وارو آهي نه ڪو نرمي وارو آهي لأن في اهل الشرق شدت ان ڪري جو اوڀر وارا ماڻهو شديد شدت وارا آهن وفي اهل الغرب لين ۽ مغرب وارا ماڻهو نرم نموني نموني جو ان ڪري هي وڻ هي جيڪو آهي مومن وارو ايمان جيڪو آهي سو نه ڪو سخت آهي سو ڪٽر قسم جو نه نه ڪو اهڙو آهي جو هن کي غيرت اڀري ئي ڪونه ڪا ان ڪري جو مغرب وارا بيغيرت آهن لين نه هنن کي سختي اچي ئي ڪونه ڪو بس نرمي جيڪي پئي ٿئي سو ڀلي پئي ٿئي ۽ اوڀر وارا جيڪي آهن سو وري سخت غيرت وارا يڪاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار فيه اربعة اقوال ۾ چار قول آهن پهريون چئي ٿو ان صفاء زيتها ضوء النار وان لم تمسسه نار چئي ٿو ان جو صفائي ان جو سهڻائپ اهڙي آهي تيل جي جو جيڏو روشني پئي اچي ڄڻ باهه وانگي ۽ حالانڪ ان کي باهه اڃا ڏني ڪونه وئي هجي ابن عيسيٰ ائين چيو آهي ۽ ٻيو قول جيڪو آهي ان قلب المؤمن يڪاد ان يعرف قبل ان يتبين له لموافقته له قاله يحيٰ بن سلام ٿو چئي ته اهو قلب مؤمن جي وانگي آهي جو ڪو ڄڻ اڳ ۾ ئي هن کان اڳ ۾ جو وحي اچي يا ڪو حڪم اچي شريعت جو ان کان اڳ ۾ ئي هن کي ظاهر ٿين ٿيون اهي ڳالهيون ۽ ٽيون قول جيڪو آهي يڪاد العلم يفيض من فم العالم اهو ائين آهي جيئن علم هجي جو جيڪو عالم جي وات منجهان نڪرندو هجي عالم المؤمن عالم هجي جيڪو مؤمن هجي من قبل ان يتڪلم به ان کان اڳ ۾ جو ڳالهائي ماڻهو اڳ ۾ ئي هن مان مستفيد ٿي وڃي هليو اهڙي قسم جو علم آهي ۽ رابع چوٿون قول اهو آهي تڪاد اعلم اعلام النبوت تشهد لرسول الله صلي الله عليه وسلم قبل ان يدعو اليها رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم کي جڏهن نبوت ملي ان کان اڳ ۾ ئي جيڪو آهي سو رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم ان خيال جو هيو يا ماڻهن کي سڏي ته ان کان اڳ ۾ ڪيترا ئي هئا جيڪي حنيف هئا ته مطلب ته اهڙي قسم جي ماڻهن ڏانهن اهو اشارو آهي نور علا نور فيه ستة اقوال هاڻي نور علا نور ۾ ڇهه قول آهن. پهريون قول آهي ضوء النار علا ضوء الزيت، باهه جي روشني هو جيڪا ٻري ٿي اندر ان ۾ ان ۾ وري روشني جيڪا پنهنجي تيل جي ۽ ان ۾ روشني جيڪا ڏيئي ڪائي جي، اهي ٽي قول مجاهد جا ۽ ٻيو قول آهي ضحاڪ جو جيڪو چئي ٿو نور النبوت علي نور الحڪمت، نبوت ٿيو نور ۽ ان جي مٿان حڪمت ٿيو نور ۽ ٽيون قول آهي نور الزجاجة علي نور الخوف، ڪائي جو نور جيڪو آهي ۽ خوف جو نور ۽ چوٿون قول آهي نور الايمان علي نور العمل، ايمان جي نور جي مٿان عمل جو نور ۽ چوٿون پنجون قول آهي نور المؤمن فهو حجة الله يتلوه مؤمن فهو حجة الله حتي لا تخلو الارض منهم ته مؤمن جو نور جيڪو الله تعاليٰ جي حجت آهي جيڪو پڙهي ٿو مؤمنن تي ۽ جيڪو وري حجت آهي ته توهان جو ڌرتي تي ڪو ڪونه رهندو ايمان کان سواء ڇهون قول جيڪو آهي نور نبي نسل نبي صلي الله عليه وسلم سدي رحمت الله عليه چئي ٿو ته اهو نبي صلي الله عليه وسلم جو نور آهي جيڪو سنس